SBS Audio is supported by advertising. SBS Radio Mobile phone ໂທລະສັບມືຖືເປັນອຸປະກອນຍຸກສະໄໝໃໝ່ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍແທ້ໆ ຈັກວ່າມັນພາເດີນທາງ ໄປຫັ້ນໄປນີ້ໂດຍບໍ່ຫຼົງທາງ ຈັກວ່າໃຊ້ມັນເພື່ອຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ ຈັກວ່າສື່ສານກັນໄປທົ່ວໂລກນີ້ໂດຍຟຣີໆໄ ດ້ ຈັກວ່າຫຼິ້ນເກມ ຈັກວ່າຄົ້ນຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແລະ ອື່ນໆຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ມີສິ່ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີນຳ ເຊັ່ນເຮັດໃຫ້ລົດຕຳກັນ ຖ້າຫາກວ່າຂັບລົດໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືນຳ ແລະ ອື່ນໆບາງສິ່ງບ າງຢ່າງ ບັດນີ້ລັດວິກໂຕເຣຍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ປາບປາມນັກຮຽນໃຊ້ມືຖືຢູ່ໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ນີ້ເປັນເຫດການຄັ້ງແລກໆ ທີ່ລັດວິກໂຕເຣຍຕ້ອງຫ້າມທັງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກ ສາບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອີກແນວໜຶ່ງມີຢູ່ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກະທຳໄດ້ຕາມໃຈຊອບ ແມ່ນວ່າໂຮງຮຽນອື່ນໆ ໃນທຸກລັດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍກໍຈະມີການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນ ດ້ວຍ ວັນພຸດເປັນວັນເວລາເຂົ້າຮ່ຳໂຮງຮຽນໂດຍປົກກະຕິຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ McKinnon Secondary College ໃນລັດວິກໂຕເຣຍ ນັກຮຽນເດີນເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນນັ້ນ ຖາມສະບາຍດີເພື່ອນຝູງ ແລ້ວເອົາເຄື່ອ ງຂອງຂອງຕົນໄປໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນລັອກເກີ ຮວມດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື Tiana Ra Bowen ນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍຂອງມັດທະຍົມສຶກສາ

ນັກຮຽນຈະບໍ່ເປັນຄົນຈຳພວກດຽວທີ່ຈະຖືກຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ລັດຖະບານລັດວິກໂຕເຣຍປະກາດຕ້ອງຫ້າມມືຖືໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ນັບຕັ້ງແຕ່ລະຄັງດັງເພື່ອເຂົ້າໂ ຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ຈົນວ່າຮອດບາດວ່າລະຄັງດັງເພື່ອເລີກໂຮງຮຽນ ນີ້ຈະເປັນເຊັ່ນນີ້ສຳລັບທຸກໂຮງຮຽນໃນລັດວິກໂຕເຣຍ James Merlino ລັດຖະມົນຕີສຶກສາທິການລັດວິກໂຕເຣຍເວົ້າວ່າ

ນະໂຍບາຍຕ້ອງຫ້າມໂທລະສັບມືຖືຈາກໂຮງຮຽນໃນລັດວິກໂທເຣຍ ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈນຳການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເພື່ອລົບລ້າງການທີ່ໂຊຊຽວມີເດຍ ແລະ ການຂຽນ ຂໍ້ຄວາມເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເສຍຄວາມຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈໃນການຮຽນ ມັນກໍມີຈຸດປະສົງລົບລ້າງການຂົ່ມຂູ່ກັນດ້ວຍ ໄມເຄິລ ຄາເກຣກ ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຈິດຕະໄວລຸ້ນ ສະໜັບສະໜູນການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນ

ທ່ານຄິດວ່າ ໃນການພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ນັ້ນ ແມ່ນມັນບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ຕ້ານເທັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເຂົ້າຂ້າງສຸຂະພາບ ແຕ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຄິດດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ Neil Selwyn ທີ່ເປັນສາດສະດາຈານດ້າ ນການສຶກສາດິຈິໂຕ

ລັດ New South Wales ກໍມີການຕ້ອງຫ້າມອັນຄ້າຍໆຄຽງກັນນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຫ້າມສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ໃນມື້ວັນສຸກທີ 26 ມິຖຸນາ 2019 ລັດຖະບານຊິເລີຍຈັດກອງປະຊຸມອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອສັ່ງການຂັ້ນແຫ່ງຊາດອອກມາ Dan Tehan ລັ ດຖະມົນຕີສຶກສາທິການອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ຕົນສະໜັບສະໜູນແນວຄິດການຕ້ອງຫ້າມມືຖືນັ້ນ ກຳມະບານການສຶກສາອົດສະຕຣາເລຍສາຂາລັດວິກໂທເຣຍ ດີອົກດີໃຈກັບການຕ້ອງຫ້າມຂອງລັດວິກໂທ ເຣຍນັ້ນ ແຕ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານລັດວິກໂທເຣຍ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນທັງຫຼາຍມີການຄ້ຳຈູນທີ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະການບັນຍັດການຕ້ອງຫ້າມເປັນຂັ້ນໆໄປນັ້ນ ໂດຍທີ່ມັນຈະກິນເວລ າເຕີບທີ່ມັນຈະຖືກບັນຍັດໄດ້ ນະໂຍບາຍຕ້ອງຫ້າມມືຖືໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາໃນລັດວິກໂທເຣຍ

Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.